بولىدۇ، مەن تەييار، دېدى قۇناخۇن ھاياجانلانغان ھالدا. ئۇمۇ بىز بىلەن كەلدى. ماڭا ئايرىلغان ياتاق بۇرۇن ياتقان يېرىم شۇ ئىدى. كارىۋاتمۇ شۇ بۇرۇنقى كارىۋات ئىكەن. ئەمما شىرە ۋە كىتاب ئىشكاپلىرىم، رادىيو ۋە باشقا مۈلۈكلىرىم كۆرۈنمەيتتى. لاقا لۇقامنى بۇ يەرگە تاشلىغاندىن كېيىن كادىرنىڭ مېنى ئوڭايسىزلاندۇرۇشىدىن پاتراق قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇنىڭغا رۇخسەت بېرىشكە ئالدىرىدىم ئىشىڭىز بولسا سىز كېتىۋېرىڭ قۇناخۇن ياردەملىشىدۇ جايلىشىۋالىمەن باشقا نەرسە كېرەك بولسا دېسىڭىز مەن تېپىشقا ھەرىكەت قىلىمەن دېدى ئۇمۇ قۇتۇلغىنىغا خوش بوپ بۈگۈنچە يېتىدۇ ئەتىگىچە بىر شىرە كىتاب قويغۇدەك ئىشكاپ تېپىلىپ قالسا قاراپ باقارمىز دېدىم بولىدۇ، مەن ئەكەلدۈرۈپ بېرىمەن. كادىردىن قۇتۇلۇپ، ئازادلىققا چىققاندەك بولۇپ قالغان قۇناخۇن گويا ئۆز تۇغقىنى بىلەن بىللە قالغاندەك يايراپ كەتتى. ئۇ مېنىڭ كارىۋىتىمنى سەرەمجانلىغاچ، بۇ بىر نەچچە يىلدا بولغان يېڭىلىقلار ھەققىدە توختىماي سۆزلەيتتى. يوتقان كۆپىڭىز يوق ئوخشايدۇ. مەن بىرنى ئەپ چىقىپ بېرىمەن، ھەرگىز بېشىڭىز قاتمىسۇن، دېدى ئۇ. يەنە يۈز يۇغۇدەك بىر نەرسە كېرەككەن، ئۇنىمۇ مەن ئەكىلىمەن. قۇناخۇن، ئۆتكۈر نەدە؟ بۇ يەردىمۇ؟ ئۇنىڭغىمۇ ئىككى كۈن بولدىمىكىن، پەيدا بولدى، سىزنىڭ ئاقىڭىزدىنلا ئەكېتىشكەنتى. ھە، بوپتۇ، مەيلى، سىز چىقىۋېرىڭ، ئىشىڭىزدىن قالماڭ. كەچتە كەلسىڭىز گەپلىشەرمىز. بولىدۇ، مەن چىقىپ بىر يوتقان كۆپە ئەكىرەي. ئۆيدە ئارتۇقچە تۇرىدىغۇ، خوتۇنلار ھە دېسىلا يوتقان كۆپە قىلىۋالىدىكەنغۇ. ھەرگىز خىجىل بولۇپ كەتمەڭ، ئۇنچىلىك ئىش دېگەن. قۇناخۇن چىقىپ كەتتى. نېپىز بىر ئەدىيال سېلىنغان داق كارىۋاتتا ئولتۇردۇم. ۋە شۇندىلا قۇناخۇننىڭ ماڭا قارىغاندا ئەقلى ئىشلىگەنلىكىنى بىلدىم. شۇ ئان مەن ئارام ئالاي دېسەممۇ بۇ داق كارىۋاتتا ياتالمايدىكەنمەن ئەمەسمۇ. قۇناخۇن تېزلا قايتىپ كەلدى. بىر يۈرۈش ياتاق جابدۇقىنى بىر يوغان بوغجىما قىلىپ كۆتۈرۈپ كەلگەن ئىدى. ئۇنى كارىۋىتىمغا سېلىپ ئەپچىللىك بىلەن جايلاشتۇرۇپ بەردى. ئاندىن. مانا ئەمدى بىر دەم سوزۇلۇپ ئارام ئېلىۋالسىڭىز، مەن ئىشتىن چۈشكەندىن كېيىن كېلىمەن. يەنە كەم نەرسە بولسا شۇ چاغدا ئالغاچ كېلىمەن. دېدى. قۇناخۇن چىقىپ كەتكەندىن كېيىن كارىۋاتقا سوزۇلدۇم. ئالتە كۈنلۈك سەپەر ھادۇقى، ئاخشامقى داق شىرە ئۈستىدىكى چالا ئۇيقۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ ھېسابىنى بىر ئالدىم. شۇنچىلىك شېرىن ئۇخلىدىمكى، قۇناخۇن ئىشىكنى چەكمىگەن بولسا قاچانغىچە ئۇخلايتتىمكىن؟ قۇناخۇننىڭ قولىدا بىر چەينەك، يەنە ئۈستىنى تەخسە بىلەن ياپقان بىر تاۋاق بار ئىدى. بۈگۈنچە تېخى ئاشخانىغا چىقالمايسىز ھەقىچان دەپ تاماق ئەكەلدىم. باشلاپ چىقارسىز. بۇ بىر چەينەك. يۈز-كۆز يۇيۇشقا، تاھارەت ئېلىشقا ئىشلەتكەچ تۇرۇڭ. دېدى ئۇ. شۇئان بىر پىكىر كۆڭلۈمگە كەلدى. مېنىڭ بۇنداق تىنچ كۈنلىرىم ھەقىچان ئۇزۇنغا بارمايدۇ. يەنە شۇنداق سۆرەپ يۈرۈش بوپ قالسا، مەتقاسىمنىڭ نەرسىلىرى يوقىلىپ كەتمىسۇن. مۇشۇ ئادەمدىن ئىشەنچلىك كىم بار؟ مۇشۇنىڭغا ئامانەت قىلمايمەنمۇ دېگەنلەرنى ئويلىدىم. شۇڭا. قاراڭ، قۇناخۇن، مەندە بىرسىنىڭ بىر ئامانىتى بار ئىدى. كېيىنكى قېتىم مېنى يەنە ھېلىقىدەك تارتۇشلاپ ئېلىپ ماڭسا، ئۆيۈمدە نېمەم بار، نېمەم يوق، ھەممىنى ئەپ كېتىدۇ، يوق قىلىۋېتىدۇ. شۇڭا، شۇ ئامانەت يۈتۈپ كەتمىسە دەپ ئەنسىرەيمەن. شۇنى سىزگە ئامانەت قىلسام، ساقلاپ بېرەلەمسىز؟ قۇناخۇننىڭ كۆزلىرىنى چەكچەيتىشلىرىنى توغرا چۈشىنىشكە بولاتتى. شۇڭا ئۇنىڭ كۆڭلىنى تىندۇرۇپ، قورقۇپ كەتمەڭ، بۇ بومبا ئەمەس ياكى قورال. مانا، كۆرۈپ باقسىڭىزلا خاتىرجەم بولىسىز. سىزگە بالاسى تېگىدىغان نەرسىنى تەڭلەيمەنمۇ؟ دېدىم ۋە بوغجىمامنى يېشىپ، مەتقاسىمنىڭ ھەربىي فورمىسى بىلەن ئىككى تال رەسىمىنى ئالدىم. مانا كۆرۈپ بېقىڭ. ئۇ بايامقى كۆز چەكچەيتكەنلىكىدىن بىر ئاز خىجىل بوپ، ۋاھ، كۆرسەم كۆرمىسەم سىزگە ئىشەنمەمتىن بولدى. دېدى. شۇنداقتىمۇ قىزىقسىنىپ رەسىملەرنى قولىغا ئالدى. بۇ رەسىم ھەجەپ ئۆچۈپ كېتىپتا، تېخى سۇنۇقكەن. كىم بۇ؟ مەن مەتقاسىمنىڭ پاجىئەسىنى ئېيتىپ بەردىم. بۇ قىزچۇ، ئايالىما؟ ياق، لايىقى ئىدى، تېخى توي قىلمىغان. ۋاي ئىسىت، ھەجەپ قىزكەندۇق. بۇلارنى ساندۇقنىڭ تېگىگە سېلىۋېتىپ ساقلاپ قويۇڭ. ئەمما مېنىڭ بەرگىنىمنى ئۆيدىكىلەر ئۇقمىسا تېخىمۇ ئوبدان بولىدۇ. مەن بىر كۈنلىرى مەرھۇمنىڭ ئۆيى تەرەپكە بارالىغۇدەك بولۇپ قالسام سوراپ ئالىمەن. بولمىسا باشقا بىرىگە ھاۋالە قىلىمەن. بولدى، چاتاق يوق، دېدى ئۇ. شۇنداق قىلىپ بۇ باش ئاغرىقىمدىن قۇتۇلدۇم. ئەمدى تامامەن خاتىرجەم بولۇشقا بولاتتى. مېنى قانداق بىر ۋەزىپىگە تەيىن قىلىدىغانلىقىنىمۇ بىلمىدىم. ئەتىسى ھېلىقى كادىر يەنە كەلدى. يۈرۈڭ، ئىشخانىڭىزنى كۆرۈپ بېقىڭ، بۇ ئايلىق مائاشىڭىزنى ئېلىۋېلىڭ، دەپ مېنى ئىشخانىغا باشلاپ. گەرچە بۇ يەرلەر بۇرۇنقى پېتى بولسىمۇ شۇنچە يىل كۆرمىگىنىم تۇتقۇنلۇق ھاياتىدىن قايتىپ كەلگىنىم ئۈچۈنمىكىن كارىدورلار ئىشخانىلارنىڭ ۋىۋىسكىلىرى ماڭا شۇنچىلىك يات تۇيۇلدى بەزى ئوچۇق ئىشىكلەردىن كۆرۈنگەن ئادەملەر ئەسلىدە تونۇش كىشىلەر بولسىمۇ نېمىشقىدۇر ئۆمسىز قارىشاتتى خىتايلارنىڭ مىللىي ئۇدۇملىرى ھەر يەرنى قاپلىغان بولغاچقا مەندەك بىر تۈرمىدىن كەلگەن تېخى ۋەزىپىسى بەلگىلەنمىگەن ئادەمگە قانداق مۇئامىلىدە بولۇشنى ھېچكىم بىلەلمەيتتى ئەگەر ماڭا بۇرۇنقى مەنسىپىم ياكى باشقا بىر مەنسەپ بېرىلىدىغان بولسا بۇلارنىڭ ئۆمسە چىرايلىرىدا ئايانچلىق كۈلۈمسىرەشلىرى دەرھال نامايان بولغان بولاتتى چۈنكى ئىنسانلارنىڭ ئىنسانلىقى يۈتۈپ بارا بارا ماشىنا ئادەملەرگە ئوخشاپ قېلىۋاتقاچقا تەبىئىي ئادەملىك ئىپادىلەردىن مەھرۇم ئىدى ماشىنىلاردەك تېمپېراتۇرىغا، ھاۋا رايىغا، ئاتموسفېرا بېسىمىغا كۆرە ئۆزلىرىنىڭ تۇتۇمىنى بەلگىلەيدىغان بولۇپ قېلىشقانىدى. مالىيە ئىشخانىسىغا كىرگىنىمىزدە، بوغالتىر خىتاي قاشلىرىنى سۈزۈپ قارىدى. كاسسىر خىتاي خۇددى ئۆزىنىڭكىنى بېرىۋاتقاندەك قىيىقلىق بىلەن ئىمزا قويۇلىدىغان دەپتەرنى ئالدىمغا تاشلىدى. مائاشنى ئېلىپ ئىشخانىدا ئولتۇرغۇممۇ كەلمەي تاشقىرىغا چىقىپ كەتتىم. قولۇمدىكى پۇلغا ئۆيدە زۆرۈر كېرەكلىك نەرسىلەرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن كوچىغا چىقتىم. ئالدى بىلەن بىر رادىيو سېتىۋالدىم. جاھان يالغان بىلەن تولۇپ كەتكەچكە گېزىتلەردىن، خىتاي رادىيوسىدىن جاھان يېڭىلىقلىرىغا توغرا ۋە ئىشەنچلىك ھالدا ئېرىشمەك مۇمكىن ئەمەس ئىدى. شۇڭا رادىيو ئارقىلىق، چەت ئەلنىڭ ئاڭلىتىشلىرى ئارقىلىق دۇنيادىن خەۋەردار بولۇپ تۇرمىسام بولمايتتى. ياۋروپادىن، ئامېرىكىدىن خىتايچە ياكى رۇسچە ئاڭلىتىش بېرىدىغان خەۋەر ئاگېنتلىقلىرىنى تېپىۋالسام، ئۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ ئاخبارات قامالىدىن مۇستەسنا دۇنيانى بىلىپ تۇرالايتتىم. بەزىدە ئەرەبچە ئاڭلىتىشلارنىمۇ ئاڭلايتتىم. رادىيودىن باشقا كۈندىلىك لازىمەتلىكلىرىممۇ يوق ئىدى. تۈزۈكرەك كىيىمىممۇ قامىغان. تۈرمىدە كىيگەن كىيىملىرىم بىلەنلا ئىدىم. ئىككىنچى كۈنگىچىمۇ باشلىقنىڭ بوي كۆرسەتمىگىنىدىن قارىغاندا، بۇ قېتىم مېنىڭ تېخى قانداق بىر ۋەزىپىگە تەيىن بولۇشۇم بېكىتىلمىگەن. ھەتتا بىرەر بېشارەتمۇ يوق ئىكەنلىكىنى پەرەز قىلىشقا بولاتتى. بەلكىم مەن تەتقىقاتچى بولۇشۇم مۇمكىن. بۇنىسى ماڭا ئەمەل تۇتقاندىن ياخشىراق ئىدى. ئۈچىنچى كۈنىدە خۇشياقماسلىق بىلەن ئىشخانىغا چىققانىدىم، كارىدوردا ئۆتكۈرگە ئۇچراشتىم. ئۇنىڭ ماڭا قانداق قارىشىنى ئاللا بىلىدۇ. سالامنى ئىلىك ئاغۇدەك ھالى بارمۇ ياكى قورقۇپ كەتكەن بولسا ھۈركۈپ كېتەرمۇ دەپ ئويلاپ ئۇنىڭغا سەپ سېلىۋىدىم. ئۇنىڭ كۈلۈمسىرىشىگە كۆزۈم چۈشتى. شۇڭا ئىشەنچ ھاسىل قىلىپ ئەسسالامۇئەلەيكۇم، قانداق بۇرادەر؟ دېدىم قول سۇنۇپ. مانا مۇشۇنچىلىك، دېدى ئۇ. ئۇنىڭ رەڭگى روھىدىن قارىغاندا بەك ئۆزىنى ئالدۇرۇۋەتكەندەك قىلمايتتى. دېمەك، سىزمۇ يېتىپ كەلدىڭىز؟ ئاللا نېسىپ قىلسا، دېدىم ئىشەنچسىزلىكىمنى بىلدۈرۈپ. ماقۇل، مەن تېخى ئولتۇرىدىغان يېرىمنىمۇ كۆرمىدىم، كۆرۈشەرمىز. كۆرۈشەمىز. ئەللىكىنچى يىللاردا ئارقا ئارقىدىن سەپداشلىرىمىز ئۆلۈمگە بۇيرۇلغاندا، كوممۇنىستلارنىڭ بىردەم بىللە تۇرغىنىنىمۇ بىر ئىشقا پاكىت قىلىۋېلىپ، نېمە مۇناسىۋىتىڭ بار، نېمە ئىشىڭ بار دەپ سورىغىلى تۇرىدىغانلىقىنى نەزەردە تۇتۇپ، بەك ئىزدەشمەسلىك، ئادەتتىكىچە ئارىلىشىشقا كېلىشكەنىدۇق. شۇڭا ئىلگىرىمۇ بەك باردى-كەلدى قىلىشمايتتۇق. يەنە شۇ ئادەت بويىچە قىسقىلا ھاللىشىپ ئايرىلىشتۇق. تۆتىنچى كۈنىدە باشلىق مېنى ئىشخانىغا چاقىرتتى. ئۇنىڭ ئۆزى كەلمەي مېنى ئالدىغا چاقىرتقىنىدىن قارىغاندىمۇ بۇ قېتىم ماڭا مەنسەپ بېرىلمەيتتى. باشلىق خىتاي قايتىپ كەلگەنلىكىمنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئاندىن پارتىيىنىڭ بۇ شەپقىتى، غەمخورلۇقىغا ئوبدان جاۋاب قايتۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئاخىرىدا، خاۋخاۋگەن! دېدى ماڭا داھىيانە مەدەت بېرىپ مىيىغىمدا كۈلۈپ قويغاندىن باشقا ئىندىمىدىم چىقىپ كەتتىم كوممۇنىستلارنىڭ ماھىيىتىدىن ئالغاندا يەنە بىرەر ئاممىۋى ھەرىكەت قوزغىماسلىققا ئىشەنگىلى بولمايتتى شۇڭا سۆز ھەرىكەتتە ھەر زامان دىققەتلىك بولۇش كېرەك ئىدى بولۇپمۇ مەخپىي ساقچىلىققا تايىنىپ ئۆرە تۇرىدىغان بۇ تۈزۈمدە كىشىلىك مۇناسىۋەتكە دىققەت قىلىش ھەممىدىن مۇھىم ئىدى كەچلىرى رادىيودىن چەت ئەلنىڭ خىتايچە ياكى رۇسچە ئاڭلىتىشلىرىنى ئاڭلاپ تۇردۇم. ئالمۇتا ۋە تاشكەنتتىن ئۇيغۇرچىمۇ ئاڭلىتاتتى. ئەمما ئۇمۇ يەنىلا كوممۇنىست مەپكۈرىسى بىلەن سۇغۇرۇلغان بولغاچقا يالغانلار بىلەن ئارىلىشىپ كەتكەن بولاتتى. بۇ مەزگىلدە رادىيو ئاڭلاشنىڭ ئىنتايىن ئېغىر گۇناھلىقىنى بىلسە ئىدىسىغۇ يېقىن يولىغۇلۇق ئەمەستى. ئەمما مەنىۋى دۇنيايىمنىڭ نامراتلىشىپ قېلىشى ئۆلۈمدىن ياخشىراق ئەمەس ئىدى. بۇرۇندىنلا كۈن تەرتىپىم بەك ئېنىق ئىدى. يەنى، رادىيو پىروگراممىلىرىنىڭ ۋاقتىغا كۆرە تۈزۈلگەن كۈن تەرتىپىم بويىچە ۋاقتىمنى ئورۇنلاشتۇراتتىم. دۇنيا سىياسىيسىغا دائىر خەۋەرلەر، بەزىدە پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى، ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر، ئاندىن ئەرەبچىدىن دىنىي تەبلىغلار. بۇنىڭدا قۇرئاننىڭ ئەڭ يېڭى شەرھلىرى بېرىلەتتى. مانا شۇ يوسۇن يەنە كۈن تەرتىپىمنى تۈزۈپ، كۈندىلىك ھاياتىمنى رەتكە چۈشۈرۈۋالدىم. شۇ يىلى كۈزدە، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەش، خىتايچە، نۇر گېزىتىنىڭ ئونىنچى نويابىر سانىدا ياۋ ۋېنيۈەننىڭ يېڭى يېزىلغان تارىخىي دىراما خەي رۇينىڭ مەنسەپتىن قالدۇرۇلۇشىغا باھا ناملىق ماقالىسى ئېلان قىلىندى. ماقالىنىڭ تەلەپپۇزىدىن كوممۇنىستلارنىڭ يەنە قانسىرىغانلىقى بىلىنىپ تۇراتتى بۇ ھەقتە چەت ئەل ئاخباراتلىرىدىكى تەھلىللەرمۇ شۇ مەزمۇندا ئىدى يەنى خىتاينىڭ مەركىزىدە ناھايىتى چوڭ بىر داۋالغۇشنىڭ سىگناللىرى چېلىنماقتا ئىكەن يۇقىرىقى ماقالە ئوتتۇزىنچى نويابىردا خەلق گېزىتىگە كۆچۈرۈپ بېسىلدى خەلق گېزىتى كوممۇنىست پارتىيىنىڭ زۇۋانى بولغاچقا كوممۇنىستلارنىڭ مەيدانى قايسى تەرەپكە قېيىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلايتتى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلىنىڭ كىرىشى بىلەنلا ئاشۇ ماقالىنى چۆرىدىگەن تەنقىد دولقۇنى قانات يايدۇرۇلدى ھاۋانى بىر ئەنسىزلىك قاپلاشقا باشلىغانلىقى كۈنسېرى ئېنىق بولماقتا ئىدى بۇ مەزگىلدە مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى دېگەن ئاتالغۇلار ئوتتۇرىغا چىقىش بىلەنلا قالماي، يەنە خىتاي مەركىزىدە مەدەنىيەت ئىنقىلابىغا رەھبەرلىك قىلىش گۇرۇپپىسىمۇ رەسمىي قۇرۇلغان ئىدى. كوممۇنىستلارنىڭ بۇ مەدەنىيەت ئىنقىلابى دېگىنى قانداق شۇملۇق، بۇنى ئاللاھ بىلىدۇ. شۇ يىلى ئاپرېلدا خىتاي چوڭلىرىدىن لو رۇيچىڭ تەنقىدلەندى ئارقىدىن بېيجىڭ شەھەر باشلىقى پېڭ جىن تەشۋىقات بۆلۈم باشلىقى لۇ دىڭيىلار تەنقىدلەندى ئاندىن ئۈچ قارا يىپ دېڭ تو بېيجىڭ شەھىرىنىڭ سېكرېتارى بىرلىك سەپ بۆلۈم باشلىقى لياۋ موشا بېيجىڭنىڭ مۇئاۋىن شەھەر باشلىقى ۋۇ خەن يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان درامىنىڭ ئاپتورى قاتارلىق ئۈچ شەخس تەنقىدلىنىشكە باشلىدى ۋۇ خەن خىتايلار ئىچىدە بىلىنگەن تارىخ ئالىمى ئىدى. بۇ ھال ئىلىم ساھەسىدىكىلەرگە ھۇجۇم باشلىنىدىغانلىقىنىڭ بەلگىسىمىدۇ؟ ئەزەلدىن خىزمەتتە ئۆزىگە مۇداپىئە توسۇقى ھاسىل قىپ تۇرۇپ ئىشلەشكە ئادەتلەنگەن خىتايلار بىر ۋەھىمىنىڭ شەپىسىنى سەزگەندەك شۈكلەپ كېتىشكەنىدى. پەقەت بىزنىڭ بىغەم ئۇيغۇرلارلا بۇرۇنقىدەك خۇشال، بەختىيارلىق چىرايىدىن پارلاپ، غەلىتە خاتىرجەملىك بىلەن ياشاۋاتاتتى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلى يىگىرمە بەشىنچى مايدا ھىيلىگەر خىتايلار بىر بىرىگە ھۆل خىش قويۇشۇپ ئىشنى مەركەزدىن باشلاش ئەپسىز بولغاچقا بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن باشلىغاندەك قىلاتتى شۇ كۈنى ئۇ يەردە تۇنجى چوڭ خەتلىك گېزىت چاپلىنىپ ھوقۇق تارتىۋېلىشنىڭ مۇقەددىمىسى بولۇپ قالدى بەشىنچى ئاۋغۇستقا كەلگەندە ماۋزېدۇڭ قوماندانلىق شتابنى توپقا تۇتايلى ناملىق چوڭ خەتلىك گېزىتىنى ئېلان قىلىپ بۇ ھەرىكەت ئۈچۈن يۆنىلىش بەلگىلىدى مانا شۇنداق قىلىپ بۇ ھەرىكەت خىتاي ھۆكۈمرانلىقىدىكى بۇلۇڭ پۇچقاقلارغىچە كېڭىيىپ دۇنيا تارىخىدىكى مەشھۇر تەلۋە ھەرىكەت بولۇپ قالدى خىتايلاردا ئىلىم پەنگە بولغان دۈشمەنلىك قان قېنىغا سىڭىپ كەتكەن ئادەت ئىدى ھەر قانداق بىر ھۆكۈمەت تەختكە چىقسا ئالدى بىلەن ئىلىم ئەھلىلىرىنى بىرە قۇر قىرغىن قىلاتتى چۈنكى ئۇلارنىڭ نەزىرىدە كىشىلەردىكى بىلىمنىڭ تەھدىتى ھەر قانداق قورالدىن يامان ئىدى سەن سەللا ئاق قارىنى بىلدىڭمۇ بولدى ئەمەل تۇتقان ئەمەلداردىن تارتىپ ئادەتتىكى پۇقرالارغىچە ھەممىسى سېنى پەقەت بىر قەرەللىك بومبىدەكلا كۆرىدۇ سەن ئۇلارغا ھەر قانچە ساداقىتىڭنى ئىپادىلىسەڭمۇ بىكار ئۇلار ھەتتا دۇنيادىكى باشقا مۇستەبىتلەر مەسىلەن ھېتلېر ياكى ستالىنلاردەك سېنىڭ ئەقلىڭ ۋە بىلىمىڭدىن بىر مەزگىل پايدىلىنىش خىيالىدىمۇ بولمايدۇ پەقەت زىيالىيلارنى يوقلا قىلىۋېتىپ ئاندىن خاتىرجەم بولىدۇ ئۇيغۇرلارنىڭ پىكىر قىلىش ئۇسۇلى خىتايلار بىلەن ناھايىتى كۆپ تەرەپتىن پەرقلەنگەچكە ئۇيغۇر زىيالىيلارغا بولغان بالا قازا ئۇلارنى چۈشەنمەسلىكتىن بولدى خىتاينىڭ بۇ ماھىيىتىنى چۈشەنمىگەن نۇرغۇن ئۇيغۇر زىيالىيلار ئۇنىڭغا بولغان ساداقىتىنى ئىپادىلەش ئارقىلىق ئۆزلىرىنى قوغداپ قالماقچى بولۇپ تامامەن خاتالاشقانىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار ھەممە نەرسىدىن ئايرىلدى. خەلق ئارىسىدىكى ئابرۇيىدىنلا ئەمەس، ئۆزىنىڭ ئۆزى ئالدىدىكى ئىناۋىتىنىمۇ دەپسەندە قىلىپ، ئىنساندىكى ئەڭ تۆۋەن دەرىجىدىكى غۇرۇر ۋە ۋىجداندىنمۇ ئايرىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە جېنىدىنمۇ ئايرىلدى. ئەگەر خىتاينىڭ زىيالىيلارنى ئەزەلدىن دۈشمەن ھېسابلايدىغانلىقىنى، دۆتلۈك ۋە ساراڭلىقتىن باشقا ھېچنەرسىنىڭ ئۇلارنى خاتىرجەم قىلالمايدىغانلىقىنى بىلگەن بولسا ئىدى، ھېچبولمىغاندا ئايرىلغان نەرسىنىڭ بىرىنى بولسىمۇ ساقلاپ قالالايتتى. ناھايىتى ئېنىقكى، بۇ يەردە ساقلاپ قالغىلى بولىدىغان نەرسە ھەرگىزمۇ جان ئەمەس. چۈنكى خىتايلار جان بىلەن بىلىمنى بىر گەۋدە دەپ قارايتتى. ئادەمدە جانلا بولىدىكەن، ئۇنىڭدىكى بىلىمنىڭ ھامان بالا تاپىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى. شۇڭا ئۇلارنى پەقەت جاندىن مەھرۇم قىلغاندىلا ئاندىن كۆڭلى ئەمىن تاپاتتى. بۇ يەردە ساقلاپ قېلىش مۇمكىنچىلىكى بارى پەقەتلا غۇرۇر. جاننىڭ كېتىدىغانلىقى بەرىبىر ئېنىق بولغان شارائىتتا ئۇنى غۇرۇرنى قۇربان قىپ تۇرۇپ ساقلاپ قېلىشقا تىرىشىش بەكمۇ ئاخماقلىق ئىدى. خىتايلارغا زادى قانداق ئادەم كېرەكلىكىنى ئۇلار ئۆزلىرىمۇ بىلمىسە كېرەك خىتاينىڭ كونا دەستۇرلىرىدا ھامان دۆت بولسا بولسۇن سادىق بولسۇن دېگەن ئۆلچەم بار ئىدى خىتايلار بولسا تارىختىن مانا شۇ ئۆلچەمنى قوللىنىپ كېلىۋاتاتتى ماۋ قاتارلىق كوممۇنىست خىتايلار ناھايىتى ئۇزاق يىللار باش قاتۇرۇپ چىن شىخۇاڭدىن تارتىپ گومىنداڭغىچە بولغان بارلىق ھۆكۈمرانلارنىڭ تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ ئاخىرى بوينىنىڭ ئۈستىدىكى ئاشۇ بىر كاللىدەك نەرسىنى چاناپ ئېلىۋەتمەي تۇرۇپمۇ كىشىلەرنى بوينىنىڭ ئۈستىدە ھېچنەرسە يوقتەك ھالەتكە كەلتۈرۈشنىڭ ئامالىنى تاپقانىدى ئۇ بولسىمۇ ھەممە ئادەمنى پىكىر قىلىش ئىقتىدارىدىن مەھرۇم قىلىش